SBS Radio ລາວ SBS ກຳລັງຊອກເອົາຜູ້ຈັດທຳລາຍການພາສາລາວ ສຳລັບພາລາຍການຕໍ່ໄປພາຍໜ້າ ຄື Executive Producer ທ່ານເປັນພິທີກອນກະຈາຍສຽງທີ່ໄດ້ຜົນບໍ່ ແລະ ມີຄວາມປະສົບການກັບຄະນະທີ່ນຳໜ້າບໍ່ ທ່ານເຂົ້າອົກເຂົ້າ ໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບຊຸມຊົນທີ່ປາກເວົ້າພາສາລາວບໍ່ ຄັນເປັນແນວນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນທ່ານຮ້ອງຂໍເອົາໜ້າທີ່ນັ້ນຜ່ານອອນລາຍ ໜ້າທີ່ careers.sbs.com.au ພວກຂ້າພະເຈົ້າຊອກເອົານັກຂ່າວທີ່ມີຄວາມປະສົບການ ເພື່ ອໄປເຂົ້າຮ່ວມພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນຕຳແໜ່ງ Executive Producer ຂອງພາກລາຍການພາສາລາວ ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີຄວາມປະສົບການໃນດ້ານນັກຂ່າວກະຈາຍສຽງທີ່ຊ່ຽວຊານ ຮ່ວມດ້ວຍການຈັດທຳ ແລະ ສະເໜີເນື້ອຫາຜ່ານ ນານາວິທີການ ດັ່ງວິທະຍຸ ອອນລາຍ ສື່ສັງຄົມ Social Media ແລະ ມີຄວາມສາມາດຂຽນ ຈັດ ແລະ ສະເໜີຂ່າວ ກິລາ ແລະ Current Affairs ກິດຈະການສະຖານະການຂອງປັດຈຸບັນ ຈາກນານາແຫຼ່ງທີ່ມາ ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານຂ ຽນອ່ານພາສາອັງກິດ ແລະ ລາວ ຮ່ວມດ້ວຍການກະຈາຍສຽງອັນຊັດເຈນ ໜ້າທີ່ບົດບາດນັ້ນສາມາດຢູ່ຫ້ອງການຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຊິດນີ ຫຼື ເມລເບີນ ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຮ້ ອງຂໍທາງອອນລາຍ ນະບັດນີ້ careers.sbs.com.au